SBS ລາວ ໂດຍວິທະຍຸອອນລາຍ ແລະໂທລະສັບມືຖື ກ່ຽວກັບແມ່ພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ຫຼືວ່າ New South Wales ກໍຕາມ ແມ່ນວ່າໃນຫວ່າງວັນທີ 13 ກໍລະກະດາ 2021 ທີ່ຜ່ານມາແລ້ວນີ້ ຊາຍຄົນໜຶ່ງຕາຍຢູ່ຊິດນີ ຍ້ ອນເປັນໂຄວິດ-19 ເມື່ອທີ່ລັດ New South Wales ມີຄົນເປັນພະຍາດດັ່ງກ່າວ 89 ຄົນ ທີ່ເປັນກໍລະນີໃໝ່ໆ ຈາກການຕິດແປດກັນໃນທ້ອງຖິ່ນເອງ ການຕາຍນັ້ນເກີດຂຶ້ນເມື່ອທີ່ການກວດເບິ່ງໂຄວິດ-19 ເປັນສິ່ງຈຳຕ້ອງທີ່ໃຫ້ກວດເ ບິ່ງ ສຳລັບພະນັກງານອັນຈຳເປັນໃນຂົງເຂດ Fairfield ຂອງຊິດນີ ທີ່ເປັນບ່ອນຮ້ອນຮົນກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ລັດຖະບານອົດສະເຕຣເລຍ ແລະ New South Wales ປະກາດໃຫ້ການຄ້ຳຈູນໃນດ້ານເສດຖະກິດອັນຈຳເປັນ ສຳລັບບຸກຄົນ ສ່ວນໂຕ ແລະທຸລະກິດທີ່ຖືກແຕະຕ້ອງໂດຍຊິດນີລັອກດາວ ໃຜໆທີ່ສູນເສຍວຽກເຮັດງານທຳ 20 ຊົ່ວໂມງ ຫຼືຫຼາຍກວ່ານີ້ຕໍ່ສັບປະດາ ຈະໄດ້ຮັບເງິນ 600 ໂດລາ ຫຼື 375 ໂດລາຕໍ່ສັບປະດາ ຖ້າຫາກວ່າສູນເສຍຊົ່ວໂມງກ ານເຮັດວຽກເຮັດການລະຫວ່າງ 8 ຊົ່ວໂມງ ຫາ 20 ຊົ່ວໂມງ ເງິນການຊ່ວຍເຫຼືອທຸລະກິດກໍໃຫ້ 10,000 ໂດລາຕໍ່ສັບປະດາ ແກ່ທຸລະກິດທີ່ມີລາຍໄດ້ຕໍ່ປີລະຫວ່າງ 75,000 ໂດລາ ແລະ 5 ລ້ານໂດລາ ຕາມຕາບໃດທີ່ພິສູດໄດ້ວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າສູນເສຍກຳໄລ 30 ເປີເຊັນ ເພື່ອຈະໄດ້ຮັບເງິນນັ້ນ ທຸລະກິດທີ່ມີສິດໄດ້ຮັບຕ້ອງມີຈຳນວນຄົນງານ full-time part-time ແລະໄລຍະຍາວທີ່ມີຢູ່ໃນເວລານີ້

ມັນເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ລັດຖະບານຂັ້ນລັດ ແລະອົດສະຕຣາເລຍ ປະສານກັນເພື່ອຜ່ອນຄາຍຜົນສະທ້ອນຂອງລັອກດາວ ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງນັ້ນເກີດຂຶ້ນມີຂຶ້ນ ເມື່ອຊາຍໄວ 70 ປີຄົນໜຶ່ງກັບກາຍເປັນຄົນທີສອງ ທີ່ຕາຍໄ ປໃນໄລຍະທີ່ໂຄວິດ-19 ແຜ່ລະບາດຂຶ້ນໃນຂົງແຂວງຊິດນີ ໃນວັນທີ 13 ກໍລະກະດາ 2021 South West ຊິດນີມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ຈາກທ້ອງຖິ່ນເອງເຖິງ 89 ລາຍ ການຕາຍຂອງຊາຍຄົນຊິດນີທີ່ໝົດອາຍຸໄປໃນວັນທີ 12 ກໍລະກະດາແ ລ້ວນີ້ ເກີດຂຶ້ນເມື່ອຍິງນາງໜຶ່ງໃນໄວ 90 ກໍຕາຍໄປໃນທ້າຍສັບປະດາ 9 ກໍລະກະດາແລ້ວນີ້ ນີ້ພາໃຫ້ຄົນຕາຍຍ້ອນໂຄວິດ-19 ໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍທັງໝົດໃນຄາວນັ້ນມີເຖິງ 912 ຄົນແລ້ວ ແຕ່ໂດຍອີງຕາມ Worldometer ໃ ນວັນທີ 18 ກໍລະກະດາຫວ່າງໜຶ່ງນີ້ ໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 31,770 ຄົນ ຕາຍ 913 ຄົນ ຟື້ນດີຂຶ້ນໄດ້ 29,594 ຄົນ ແລະມີຄົນທີ່ເປັນພະຍາດດັ່ງກ່າວ ທີ່ຕິດແປດກັນໄດ້ຢູ່ ມີເຖິງ 1,263 ຄົນ ຈາກຄົນ 49,000 ຄົນທີ່ໄປໃຫ້ກວດ ເບິ່ງໂຄວິດ-19 ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງຂອງວັນຈັນທີ 13 ກໍລະກະດາ 2021 ທີ່ຜ່ານມາ ມີ 89 ຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ແລະມີປະມານ 27 ຄົນທີ່ເປັນໂຄວິດ-19 ທີ່ຍັງຢູ່ໃນໄລຍະຕິດແປດກັນໄດ້ຢູ່ ບໍ່ແຍກຕົນແຍກໂຕຢູ່ດຽວ

ຫຼືເຂົ້າໄປຍັງເຂດເທດສະບານ Fairfield ເພື່ອເຮັດວຽກເຮັດການອັນຈຳເປັນ ຈຳຕ້ອງມີເອກະສານຢັ້ງຢືນວ່າຖືກກວດເບິ່ງໂຄວິດ-19 ໃນທຸກໆສາມມື້ ແລະ ຄົນໃນ Greater Sydney ຕ້ອງມີຫຼັກຖານວ່າພວກເຂົາເຈົ້າຖືກກວດເບິ່ງ ໂຄວິດ-19 ແລ້ວໃນເວລາ 7 ວັນທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ຄົນງານກໍ່ສ້າງຄົນໜຶ່ງທີ່ເຮັດວຽກເຮັດການຢູ່ທີ່ Goulburn ໃນທີ່ບ່ອນໄກຫ່າງຈາກເຮືອນຂອງຜູ້ກ່ຽວທີ່ຊິດນີເຖິງ 200 ຫຼັກກິໂລແມັດ

ເຫັນວ່າມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ທະວີຂຶ້ນ John Brogden ປະທານຂອງ Lifeline ເຫັນວ່າມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ທະວີຂຶ້ນມາແຕ່ຕອນເລີ່ມຕົ້ນລັອກດາວຊິດນີ ຄືໂດຍສະເລ່ຍແລ້ວຂຶ້ນຈາກ 2,500 ຄົນຕໍ່ມື້ມາເປັນ 3,100 ຄົນຕໍ່ມື້ ແຕ່ທ່ານກໍບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຄົນບໍ່ເຈັບປ່ວຍໂດຍງຽບໆ ແຕ່ໄປຫາເອົາຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ

So for those people they need to keep a bit of exercise up, they need to keep their hand in, they need to make sure they are still in society. ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຄົນທັງຫຼາຍຈົ່ງຊົດຊ່ວຍຄົນທີ່ອາດຢູ່ຢ່າງເດັດດ່ຽວໃນລັອກດາວໃນຂົງແຂວງຊິດນີ ແລະ ຂໍໃຫ້ສະເໜີການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ພວກເຂົາເຈົ້າ ແລະ ໃນກໍລະນີໜຶ່ງ ຄົນຫຼາຍກວ່າ 150 ຄົນທີ່ຢູ່ໃນຫ້ອງແຖວໃນພາກເໜືອສ່ຽງຕາເວັນຕົກຂອງນະຄອນແມລເບີນ ລັດວິກຕໍເຣຍ ຖືກລັອກດາວໄວ້ ພາຍຫຼັງທີ່ຄົນສົ່ງເຄື່ອງຈຸໜຶ່ງ ທີ່ມາຈາກຊິດນີໄປສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວ ແລ ະ ທີ່ປ້ຳນ້ຳມັນ Shell Tailem Bend ທີ່ຢູ່ໃນເຂດ 97 ກິໂລແມັດໃນພາກໃຕ້ຂອງກຸງ Adelaide ບຸກຄົນຜູ້ໜຶ່ງກໍເປັນໂຄວິດ-19 ຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນດ້ານຢາວັກຊີນຂອງປະເທດອົດສະຕຣາລີປັບການແນະນຳຂອງທ່ານໃໝ່ ກ່ຽວກັບຢາວັກຊີນໂຄວິ ດ-19 AstraZeneca ສຳລັບຄົນທີ່ອ່ອນກວ່າອາຍຸ 60 ປີ ເອແທກີ ທາງການການຄວບຄຸມຢາການແພດໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍເວົ້າວ່າ ຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຍີ່ຫໍ້ Pfizer ຍັງເປັນອັນທີ່ຖືກມັກຊອບສຳລັບຄົນທີ່ອ່ອນກວ່າ 60 ປີ ແຕ່ກໍເອີ່ຍ ວ່າໃນສະຖານະການນະພາບທີ່ມີໂຄວິດ-19 ລະບາດ ແລະ ຢູກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຍີ່ຫໍ້ Pfizer ມີຈຳກັດ ຄົນທີ່ອ່ອນກວ່າ 60 ປີ ຄວນພິຈາລະນາຄືນໃໝ່ ຜົນໄດ້ຜົນດີຂອງຢາວັກຊີນ AstraZeneca ໂດຍທີ່ເທົ່າໃສ່ກັບຄວາມສ່ຽງທີ່ອາດຈະ ເປັນໂຄວິດ-19 ໄດ້ SBS Lao ແຊເລື່ອງຕ່າງໆຂອງພວກເຮົາໃນ Facebook